ڇو ته خدا وٽ حساب ڏبو. واستفتحوا، هنن فيصلي جي طلب ڪئي. پيغمبرن کي چيو ته چڱو فيصلو ٿئي، اسان توهان کي نٿا مڃون. عذاب جون ڌمڪيون ڏيڻ لڳا. نبين چيو ته اجهو فيصلو ٿيندو. هنن مسخري طور چيو ته ڀلا فيصلو ٿئي، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. استهزاء طور چوڻ لڳا.

توکي جيڪي آڻڻو آهي عذاب اسان تي آڻ. ٻئي هنڌ شعيب عليه السلام جي قوم وارن چيو، اسقط علينا ڪسفا من السماء آسمان منجهو ڪو ٽڪرو اسان تي ڪيري اسان کي ان ۾ پيهي ڇڏ. مطالبا عذاب جا. رب فرمائي ٿو يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير انسان شر جي لاء به اهڙي دعا گهرندو آهي جهڙي خير جي لاء. ڪان الانسان عجولا، انسان ايڏو تڪڙو آهي جو پنهنجي لاء برائيء جي دعا ٿو گهري ۽ چئي ٿو ته تباهي ڀلي اچي پر اسان نه مڃينداسين. هي سمجهه خاب ڪل جبار عنيد، هر قسم جو سرڪش ۽ ضدي تباهه ٿيو. من ورائه جهنم دنيا ۾ ئي آهي، آخرت ۾ پريون اٿس جهنم، ويسقيٰ بماء من ماء صديد، پاڻي پياريو ويندو هن کي صديد پاڻي. صديد چئبو آهي ما يسيل من جوف اهل النار. جهنم وارن جا پيٽ ٿيندا گندا، گندو پاڻي انهي پيٽ منجهو ڦاٽي نڪرندو ۽ انهي ۾ رت ۽ ۽ پونء گڏيل هوندي، پوء اهو صاحب هڪڙي ڍوري ۾ اچي گڏ ٿيندو. جهنم ۾ ڍورو آهي هڪڙي کڏ، پوء ان جو نالو آهي طينة الخبال. پوء جيڪو اڃارو ٿيندو ۽ جهنم جي اندر باهه، ساڙيندڙ شيء، اڃ به سخت هوندي، ماڻهو مري ته جان ڇٽي، مرڻ به ڪونهي، پوء گهرندا پاڻي، پوء پاڻي به ملندو هزار سال کان بعد ۽ پاڻي ملندو انهي گند پونء جو وٽو.

يشوي الوجوه، گهرندا پاڻي، پر پاڻي ڪونه ملندو، ٽرامو پگهريل ملندو، اهڙو سخت پاڻي، جو منهن کي ساڙي پچائي تباهه ڪري ڇڏي. ياتيه الموت من ڪل مڪان، هر هڪ طرف کان موت پيو هنن تي ليئا پائيندو، پر موت ايندو ڪونه، وما هو بميت، مرندو ڪونه، جو موت مري ويو هوندو، مطلب موت جهڙي تڪليف مراد اها آهي. ومن ورائه عذاب غليظ، ۽ ان جي پٺيان آهي عذاب سخت. يعني انهي پيئڻ کان پوء وري به عذاب اها حالت مثل الذين ڪفروا بربهم جن ماڻهن پنهنجي رب سان ڪفر ڪيو اعمالهم ان جا عمل اهڙا هوندا ڪرماد جهڙي خاڪ جيڪا باهه ڏئي ۽ ڪيري رک بڻائبي آهي عمل ڪافرن جا اهڙي حالت ۾ هوندا اشتدت به الريح جو هوا انهي کي زور سان لڳي، گهلي، گهلي انهي تي هوا زور سان، في يوم عاصف ڏينهن به هجي گرم، اوٿر جو ڏينهن، اوٿر جو ڏينهن هوا لڳي زور سان، سي خاڪ رهندي؟ خاڪ ته ختم ٿي ويندي، ڪا شيء نه رهندي جيڪا ماڻهوء جي ڪم اچي.

اها ٻي زندگي جيڪا آهي ان ۾ ائين ٿيندو قال الضعفاء للذين استڪبروا ڪمزور ماڻهو غريب ماڻهو سادا سودا عزت وارن کي چوندا جيڪي تڪبر ۽ وڏائي وارا هيا انا ڪنا لڪم تبعا اتي هياسون اسان توهان جا تابع غريب هياسون مسڪين هياسون اسانجو راء سمجه گهٽ هئي توهان جا تابع ٿياسين

هدايت اسان کي به ڪانهي. لو هدانا الله جي الله اسان کي هدايت ڪري ها توهان کي هدايت ڪيون ها. اسان کي هدايت نه هئي تنهنڪري توهان جي به گمراهي اسان جي به گمراهي سواء برابر علينا اجزعنا ام صبرنا اسان بيقراري ڪريون يا مضبوط ٿي صبر ڪريون ڳالهه ساڳي آهي ما لنا من محيص ڇوٽڪارو ڪونه ٿيندو.

ماڻهو ڳيجهو ٿيندو آهي، ڪاڻ ٿيندي آهي يا روحانيت جي ڪري يا جسمانيت جي ڪري. جسم جي لحاظ کان شيطان ڪنهن جو رزاق ڪونهي، ڪنهن جو صحت ڏيندڙ ڪونهي. روحانيت جي لحاظ کان ايمان رسول تي آهي، خالقيت جي لحاظ کان ايمان رب تي آهي. اهي سڀ شيون شيطان ۾ ڪونهن. شيطان هن کي بڇڙو ڪندو، خوار ڪندو. فلا تلوموني، مون کي ملامت نه ڪريو، ولوموا انفسڪم، پنهنجي نفسن تي ملامت ڪريو. ڇو آيؤ توهان منهنجي ڪڍ؟

اهو هڪڙو سٺو لفظ آهي. اهو سٺو لفظ هڪڙي سٺي لفظ جي مقابلي ۾ آيو آهي. اها جنت توهان کي وري هڪڙي سبب جي ڪري ملي آهي. اهو ڪهڙو؟ توهان جي ديني عزت قائم رهي. الله تعاليٰ توهان جي آخرت جي عزت قائم رکي. ديني عزت دنيا ۾ قائم نه رکو ها ته الله تعاليٰ توهان جي آخرت جي عزت به اتان ئي دنيا کان وٺي خراب رکي ها. اهو مطلب. پوء ديني عزت ڪهڙي آهي؟

ايڏو مضبوط هڪڙو وڻ توهان کي ٻڌايان اهو آهي جو ڪڏهن ڪرندو به ڪونهي ڪو ۽ ضايع به نه ٿيندو آهي جيترو ٿي سگهي اهو رب تعاليٰ مثال ٻڌايو آهي فرعها في السماء معنيٰ تمام گهڻو بلند اها معنيٰ تؤتي اڪلها ڪل حين باذن ربها ٻي ڳالهه اها ته ٻارهو ئي نفعو ڏئي ٻارهو ئي نفعو ڏئي انسان کي جو ان جو ڦل پيو ڪم اچي هميشه لاء هر وقت پيو ڪم اچي اهڙو ڪلمو طيبه سٺو هڪڙو وڻ آهي رب تعاليٰ جو جو انسان جڏهن به عمل ڪري ته قبول ڪلمو پڙهين ته هڪڙو وڻ پيدا ٿيو قلب جي اندر پاڙون هن هن چوٽيون هن آسمان تي ان ڇانو ۾ بيهي ماڻهو جهڙو به عمل ڪري عمل قبول هن کان ٻيو ڇا کپي وڌيڪ

اجتثت من فوق الارض جنهن کي اکوڙ اکيڙيو وڃي زمين جي مٿان کوٽي کڻي ڪڍڻ اسم آهي ٽوهه جو وڻ ما لها من قرار هن کي ڪو قرار ناهي جتي ويندو ڪير قبول ڪندو ٽوهه کي زهر جهڙو اهو خراب به يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الله تعالي ثابت ڪندو انهن شخصن کي جن ايمان آندو قول ثابت سان في الحياة الدنيا دنيا جي حياتي ۾ وفي الآخرة آخرت ۾ به الله تعالي ايمان سان محفوظ رکندو انهن ماڻهن کي قول ثابت معنيٰ ايمان صادق الله تعاليٰ هن کي محفوظ رکندو الم تر الي الذين بدلوا نعمت الله اي نبي تو ڏٺو انهن شخصن کي جن الله جي نعمت کي بدلايو ڪفر سان احلوا قومهم دار البوار هتي رب تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم فرمائي ٿو، اهي ماڻهو ڏسو! شيطان جي ڪڍ لڳا آهن، ڪلمي طيب کي ڇڏيو اٿن، گندا لفظ ڳالهائين ٿا، پنهنجي قوم کي هڪڙي گڙهي ۾ اڇليو اٿن کڏ ۾ هدايت جي آڏو بيهي قوم کي اڇليندا ٿا وڃن، ڌڪو ڏيندا جهنم جي اندر هين هين دعاة النار. جهنم جا داروغا، اهي جيڪي وڏا ماڻهو آهن، جن نبي سائين جي برخلاف اتي ڪم اهو هلايو مڪي ۾ مهم، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته امام هن ڪفر جا اهي. الله جي نعمت کي بدلايئون، قوم کي گمراهي جي کڏي ۾ وڌئون، بوار چئبو آهي تباهيء کي، دار معنيٰ جاء، تباهي جي جاء. جهنم ۾ داخل ٿيندا، بئس القرار. جعلوا لله اندادا ڪيئون الله جي لاء شريڪ، ليضلوا عن سبيله جيئن ماڻهن کي گمراهه ڪن الله جي رستي کان. ٻي ته ڪا هنن وٽ ڪانه هئي ڳالهه، ڪهڙو طريقو اختيار ڪيون، ماڻهن کي غير جي آڏو جهڪائي، ڪمزور ڪري، ڊڄڻو ڪري، گيدي بڻائي پوء انهن کان پئسا حاصل ڪيون. هيء آهي انهن شخصن جي هڪڙي غلطي وڏي ۾ وڏي، جيڪا پنهنجي نفس جي لاء غلطي ڪندا ها ۽ ماڻهن کي به غلط ڪاري ڪرائيندا ها. قل تمتعوا، الله تعاليٰ فرمائي، چڱو مزا اڏايو.

من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال هڪڙو ڏينهن اهڙو اچڻ وارو آهي جنهن ۾ نه بيع هلندي نه ڪو خلت ۽ محبت هلندي سڀ ختم ٿيندا مٽي مائٽي سڀ چٽ اهڙي ڏينهن کان اڳ ۾ ڪا تياري ڪري ڇڏيو ان ڏينهن جي لاء ته جيئن توهان کي به ڪو ان ڏينهن ڪو مقام ۽ مرتبو ملي الله الذي خلق السماوات والارض اهو الله جنهن آسمان زمين کي پيدا ڪيو آسمان منجهان پاڻي کي لاٿائين پوء ان منجهان سلا گاهه ڪڍي رزقا لڪم توهان جي رزق لاء وسخر لڪم

۽ ڪفار جو مطلب هي آهي ته ناشڪر آهي خدا جو جي رب تعاليٰ جو شڪر ڪري ته وڏي ۾ وڏو مؤمن ٿي پوي الله تعاليٰ جي معرفت ۽ عبادت جو هڪڙو وڏو جوهر بڻجي پوي جيڪڏهن اها ڳالهه ڪري ته پوء هتان حضرت ابراهيم عليه السلام جو جيڪو واقعو آهي ذاتي طور اهو ٿو هلي هي هيو اتار ۽ چڙهاء قريش جي حڪومت جو ۽ قريش جي قوم جو جيڪي نبي سائين کي نه پيا مڃن اذيت ۽ تڪليف ٿا ڏين انهن جو بيان هو ۽ ان کان بعد حضرت ابراهيم عليه السلام جيڪي تڪليفون سٺيون، تبليغ ڪئي ۽ دين ٻڌايو اڳتي انهي جو مضمون آهي.

تعليم جو اعليٰ درجو جاري ڪيو. انسان کي الاهي معرفت ۾ تعليم جا ٻه درجا ميسر ٿيا.
هڪڙي پهرين ابتدائي تعليم جا نوح عليه السلام کان شروع ٿي
ابراهيم عليه السلام تائين آهي. انهي ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ جي معرفت ڪرائي ويندي هئي. مخلوقات، عجائبات ڪائنات جا ڏيکاري پوء انهن شخصن کي پنهنجي رب ڏانهن متوجه ڪيو ويندو هو. عبادت جي وقت انهن شين منجهان عجائبات کي آڏو رکي پوء الله جي عبادت ڪندا هئا.

۽ ان جي تبليغ ۾ بيت المقدس مرڪز رهيو. ڪعبة الله شريف ته اها بنيادي ۽ ابتدائي شيء هئي، مگر قومون متوجهه نه هيون.
ابراهيم عليه السلام کي الله تعاليٰ اتي حڪم ڪيو ڪعبة الله جي تعمير جو. اڳ ۾ پنهنجي نينگر حضرت اسماعيل عليه السلام کي ۽ بي بي هاجر کي اتي ڇڏي ويو. بي بي هاجر مصري عورت آهي. حضرت ابراهيم عليه السلام شام جي ملڪ کان مصر ويو
ڪجهه وقت کان بعد ٿو

مڪر کي خائب ۽ خاسر بڻايو. روايت ۾ اچي ٿو حضرت ابراهيم عليه السلام بي بي سارا سان وڃي پيو هجرت جو خيال ان مملڪت منجهون لنگهيا هو بادشاهه ان کي هڪڙي بد عادت هئي
ڪنهن جو جڏهن عورت ڏسندا هئا حڪم هيو ته ان کي وٺي اچن. حضرت ابراهيم عليه السلام سان بيبي سارا هئي. ان بادشاهه جا ماڻهو حضرت ابراهيم عليه السلام کان سارا وٺي ويا. ابراهيم عليه السلام الله تبارڪ و تعاليٰ کي

وري به توبهه ڪيائين ۽ ۽ پنهنجي خيال کي بدلايائين پر اها شيطانيت جيڪا ان جي طبيعت ۾ هئي انهيء هن کي مجبور ڪيو ٻيهر تڪڙو ٿي اٿڻ جي ڪوشش ڪري ان ڏي ويجهي ٿيڻ لاء پيو ته ائين سڄو بيهوش ٿي پٿر وانگر ٿي ڪِري پيو اڇيون ٽٽيون ڪائي اسحاق علاج ڪيئن ته مونکي هاڻي معاف ڪر
سارا دعا گهري ته چڱو ڀلو ٿئي. ماڻهن کي چيائينس، توهان مان وٽ جن الائي ڇا آندو آهي، ماڻهو ته ناهي. پر محسوس ٿيس ته تقدس آ، پاڪي وڏي آ. پوء لٽا ڪپڙا به ڏنائين ۽ ان کي پنهنجي نياڻي بڻايائين. ٻانهي خدمت ۾ ڏنائين هاجره، اها مصر جي ڇوڪري هئي.

عهداني جاري تنهاجي رهباني ۾ ڪنهن خدمت بس پوء هليا آيا پوء اها هاجره بي بي سارا ابراهيم عليه السلام کي هديو ڪيو حضرت اسماعيل عليه السلام جي اها والده آهي بنيادي طرح ڪهڙي به ڳالهه هجي اهي اسباب جي حيثيت رکن ٿا

سيل، پاڻيء جون آفتون، ان علاقي ۾ گهڻيون نازل ٿينديون هيون، ڇاڪاڻ ته بيت الله شريف حرم شريف جي ليء ٿورا چوڌاري هيٺ آهي، گهڻو جبل مٿي آهن ۽ حرم شريف ۾ چنڊ پهرين تاريخ جو پر ٻي تاريخ جو به مشڪل ڏسڻ ۾ اچي ٿو، ايترا جبل چوڌاري وڏا آهن جي هيٺ آهن، اتي هنن کي ڇڏي.

۽ دل جي رقت جهڙي ڳالهه ته آهي نه. ننڍڙو ٻار، ان جي مائري، پٽ پڌر لق و دق ميدان ۾ ٻارهن ڪوهي سڃ ۾ ڦٽي ڪري هليو وڃو الله جي حڪم سان. اذ ابتلٰي ابراهيم ربه بڪلمات فاتمهن ابراهيم عليه السلام کي الله تعالٰي ڪيترين ڳالهين سان آزمايو پوء انهن کي هن پورو ڪيو. انهن مان هيء به هڪڙي ڳالهه آهي. چيائين، پوء جڏهن ائين آهي ته هاڻي اسان کي نقصان ڪونهي ته اسان خوش آهيون. هن کي ڪجهه پائڻي هيو، ڪا کجور وجور هئي، جيستائين ٻه ٽي ڏينهن ٿيا کاڌئين، پوء خشڪي ٿي، پوء سڄي به سڪي وئي، پوء اسماعيل عليه السلام روئي پيو، تڪليف هئي ڏاڍي. ٿيس جو خيال ته ڪا آبادي به ڏسجي، وڃي صفا جبل تي چڙهي. زمزم واري جيڪا جاء آهي اتي ئي ويٺل هئي صفا جبل تي چڙهي هيڏي هوڏي واجهائي ڏسي وري لهي وري مروه جي طرف ڊوڙندي وئي هيٺان ئي آهي اتي ڏٺائين ائين مڙي ٻه ٽي چڪر الله تعاليٰ جذبات کي ڄاڻي ٿو ڪهڙي قدر مگر نفسياتي ماهر ڪڏهن پنهنجي طرفان ڳالهيون لکندا آهن ان جي مرضي ڇا هوندي آهي

ڇا پيو چوي؟ پوء چيائين ته تون دروازي جي چائنٺ بدلائي ڇڏ. پوء طلاق ڏئي ڇڏي. وري هنن ڪا ٻي شادي ڪرايس. وري ابراهيم عليه السلام ٻئي سال آيو اچي جاچ ڪيائين مليو ابراهيم عليه السلام کي وري به اسماعيل عليه السلام ڪونه هيو مائي هئي ٻي بابا توهان جو ڇا حال آهي

ڳالهه سڄي ٻڌايائين ته ٻيو ڇا چيائين ٿي چئي ته ڇا تنهنجي پارت ڪئي ڇا ٿيو آدم جي تنهنجي پارت ڪري ويو ايترو مختصر قصو آهي هتي حضرت ابراهيم عليه السلام پوء هتي مستقل طرح سان آيو ۽ اچي ڪعبة الله شريف جي تعمير لاء

هتي انهي قسم جو مضمون آهي. هن دنيا ۾ تعليم جو اعليٰ طريقو شروع ڪيو ۽ هي انهي جو امام آ. ان ۾ مظاهر پرستي ڪانهي ڪا شيء آڏو رکي ۽ سجدو ڪونه ڪبو. انهي ۾ اڳين کي گمراهي ٿي وئي. مقصود بالذات سمجهيون انهن شين کي. پوء انهن جي پوڄا ڪرڻ لڳا، بتن ۽ پٿرن جي، ستارن جي وغيره جي پوڄا ائين اتان شروع ٿي وئي. گمراهي ۾ به ماڻهو اضافو ڪندو آهي. هينئر سبيل الغي يتخذه سبيلا. اهي تابعداري جي رسم انهن جي ٿي جيڪي ابراهيم عليه السلام کان شروع ڪئي وئي. پهرين هن جو بحث پنهنجي والد صاحب سان ٿيو. آء ذرا سان

ليڪون من الموقنين ابراهيم عليه السلام کي اسان بادشاهي ڏيکاري جنهن ۾ هن کي محسوس ٿيو ته هڪڙو ئي مالڪ آهي اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا جنهن وقت ۾ چيو ابراهيم عليه السلام هن امن وارو واجنبني پري ڪر اسان کي

توحيد خالص جو رستو اختيار ڪيو پوء جيڪو شخص منهنجي ڳالهه مڃي منهنجي جماعت ۾ شامل ٿيو آ جنهن چيو نه مڃيو نه ورتو اهو اسان جي جماعت کان الڳ ٿيو تون پنهنجي بخشش ۽ مهرباني سان ان کي توبه جي توفيق ڏيئي تنهنجي مرضي فانڪ غفور رحيم تون بخشڻ وارو آهين رحمت ڪندڙ يا مطلب هي ٿيندو ته توکي قدرت آهي جو ڪهڙي به حالت ۾ تون انهن کي حضرت ابراهيم عليه السلام جي جملي ۾ حضرت عيسيٰ عليه السلام جي جملي ۾ مغفرت جي اندر فرق نظر اچي ٿو هتي فانڪ غفور رحيم انت العزيز الحڪيم

اسماعيل عليه السلام هن جي والده هاجر اها ذريت ٿي وادي غير ذي زرع ميدان بنا پوک وارو غير ذي زرع معنيٰ بنا پوک وارو ذي معنيٰ وارو غير معنيٰ بنا زرع معنيٰ پوک بنا پوک واري ميدان ۾ پنهنجي اولاد کي مان ٽڪايو آهي عند بيتڪ المحرم تنهنجي خانه ڪعبي وٽ

پنهنجو مقرر ڪبو ان ۾ تبديل نه ايندي آهي وسائل ۾ تبديل ايندي آهي مقاصد ۾ تبديل نه ايندي آهي حضرت ابراهيم عليه السلام پنهنجو مقصد ٻڌايو هاڻي وسائل جي لاء دعا ٿو گهري ان مقصد کي قائم ڪرڻ جي لاء وسائل جي دعا فاجعل افئدة من الناس ماڻهن جي دلين کي

لعلهم يشڪرون ته من هي شڪر ڪن. انسان جو نعمت جي ڪري رب جي طرف توجه ٿيندو آهي. جيڪڏهن صحيح معنيٰ ۾ اهو انسان هوندو ته. نه ته نعمت جي ڪري ماڻهو مغرور ٿيندو آهي، بي شڪر ٿيندو آهي، بي فرمان ٿيندو آهي. اها به هڪڙي طبيعت آهي. شيطان جي حرڪت سبب انسان پنهنجي مالڪ جو رهندو بي فرمان ۽ مغرور ٿي پوندو آهي. هتي جيڪا دعا آهي انهي لاء آهي ته تنهنجون نعمتون انهن جي شڪر جو سبب بڻجن ۽ توهان انهن تي پنهنجو احسان ڪريو هڪڙي اولاد ٿي پئي شام جي ملڪ ۾ ٻي ٿي پئي هتي ربنا انڪ تعلم تون ڄاڻين ٿو ما نخفي جيڪي اسان مخفي ٿا رکون وما نعلن يا ظاهر ٿا ڪريون اسان جي ڳجهه کي، اسان جي ظاهر کي، سڀ کي تون ڄاڻين ٿو. آسمان زمين جي ڪا شيء توکان مخفي نه آهي. ما يخفي علي الله من شيء في الارض ولا في السماء. شاهه صاحب لکن ٿا ته ظاهر ۾ دعا سڀ اولاد جي واسطي آهي. دل ۾ جيڪا دعا آهي سندس اها پيغمبر آخر زمان جي لاء هئي ڇو ته ان جي لاء هيئن چوي ٿو ته انهن ۾ هڪڙو وڏو نبي ڪر انهن جي امت مسلمان بڻائي اهڙي طرح اکر اچن ٿا قرآن پاڪ ۾ تنهن جي معنيٰ ته هن کي دعا ۾ هڪڙو مرڪزي نقطو آهي ٻيو ان دعا جا اطراف آهن اطراف جو ورتا ويا ته پوء مرڪزي نقطو به ان جو ٿيو الحمدلله الذي وهب لي علي الڪبر اسماعيل واسحاق الله جي تعريف جنهن مونکي بخشيو ٻڍاپي ۾ اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام اسماعيل عليه السلام اڳي پيدا ٿيو اسحاق عليه السلام بعد ۾ پيدا ٿيو ان ربي لسميع الدعاء منهنجو رب ٻڌندڙ آهي دعائن کي دعائون منهنجون قبول ڪيائين رب هب لي من الصالحين الله تعالي مون کي بخش تون صالحين جي اولاد اها دعا رب اجعلني مقيم الصلاة مون کي نماز جو قائم ڪندڙ بڻاء انسان کي پنهنجي لاء اها دعا گهرڻ تمام ضروري آهي ۽ ان ۾ ضروري ابراهيم عليه السلام جي دعا اها گهرجي منهنجي اولاد ۾ به

اها دعا حضرت ابراهيم عليه السلام گهري. جيڪڏهن مرڻ کان بعد دعا گهري اٿئي ته پوء الله تعالي اڃا هن کي مطلع ڪو نه ڪيو آهي ته ڪافر جي مغفرت نه ٿيندي آهي ڇو ته عقلن ڪافر جي مغفرت محال نه آهي عقلن ڪافر جي مغفرت محال نه آهي مخلوق عاجز آ. سمعن يعني ٻڌڻ طور تي سمجهه ۾ آئي آ ته منع آ. عقلن ڪانهي منع. تنهن ڪري دعا جو تعلق عقل سان هوندو آ. ۽ سمع جڏهن ٿئي ته پوء ڇڏجي. جيستائين سمع نه ٿيو آ تيستائين امڪان عقلي بنياد هوندو آ مسئلي جو.

شيعن ڪوشش ڪئي آهي ته اهو پيء نه آهي اهڙي قسم جون ڳالهيون لکيون اٿن انهن ۾ هنن جو مقصد اصل ٻيو آهي انهن ۾ هنن جو مقصد آهي خواجه ابو طالب جي متعلق اهو نظريو پاس ڪرڻ ان کي مغفرت ٿي وئي آهي ڇو ته حضرت علي سان جي پيء ابراهيم عليه السلام جي پيء لاء تڏهن هنن انڪار ڪيو آهي ته ناهي آزر ان جو پيء هيو قرآن ٿي ويٺو چاچو هو يا ڪيئن اهي غلط آهي شيعن هن ڳالهه کي ڪوشش ڪئي اصل هنن جو ٻيو مقصد هو ها ان سان هنن جو ڪو ذاتي واسطو ڪونهي ملي هيڪ بهرحال

مٿي ائين هو مضمون. پوء ابراهيم عليه السلام جو قصو ٻڌائي الله تعاليٰ ڪفار مڪي کي خصوصي نعمتون ياد ڏياريون. ڏسو توهان جو بنياد، ڪعبي جي تعمير، دنيا جون دليون ڇڪجي آيون، ڪيئن توهان دنيا جا ڦل ميوا کائو ٿا، ڪهڙي طرح امن قائم ٿيل آهي. اهي ڳالهيون ٻڌائي الله تعاليٰ تذڪير بايام الله ٿو ڪرائي، تذڪير بآلاء الله ٿو ڪرائي، نعمتون خدا جون ياد ڪريو. ڏينهن ڪهڙا گذريا آهن اهي ياد ڪريو بي شڪري نه ڪيو ابراهيم عليه السلام جو قصو ٻڌائي ڪافرن مڪي کي خاص خصوصي نعمتون ياد ڏياريون ۽ ظلم ۽ شرڪ جي طرف اشارو ڪيو ته ان جو بنياد ختم ڪيو ويو هو توهان هاڻي کڙو ڪيو آهي ابراهيم عليه السلام ته اعليٰ تعليم جو مالڪ آهي باقي جيڪڏهن ظالمن کي ڪنهن دير تائين سزا

معنيٰ جمود بصر، اکيون جون کلي پيون، ڄمي ويون ڏسڻ ۾، ڇنڀجن به نه. اها لفظ جي معنيٰ تشخص فيه الابصار جو مطلب اهو آهي ته اکيون ٽڙڪي وينديون، بند ٿي وينديون. اهڙو ڏينهن اچڻ وارو آهي ڀيانڪ، خوفناڪ جو اکيون ماڻهو جون ڇنڀبيون ڪونه. هول ۽ دهشت جي سبب ڦاٽي ڦاٽي بيهي رهنديون اکيون. مهطعين ڊوڙندا ويندا.

جنهن ڏينهن عذاب ايندو ان کان ماڻهن کي ڊيڄار فيقول الذين ظلموا ظالم چوندا ربنا اخرنا الي اجل قريب اسان کي مهلت ڏي ٿوري وقت تائين نجب دعوتڪ تنهنجي اسان تبليغ کي قبول ڪنداسون نتبع الرسل ۽ تنهنجي رسولن جي پيروي به ڪنداسون پوء ان وقت ۾ اهو چوندا، اولم تڪونوا اقسمتم من قبل، ڇا توهان اڳي قسم ڪونه کنيا ها، ما لڪم من زوال، ته توهان کي دنيا مان زائل ٿيڻو ڪونه هوندو، توهان دنيا جي زندگيء کي پنهنجي دائمي زندگي سمجهي هئي، اهي توهان قسم کڻي پاڻ کي پڪو ڪري بيٺا هيؤ، زوال جو مطلب انتقال من الدنيا الي الاخره ڪونه هوندو توهان کي. جو نقل ڪري دنيا کان آخرت ڏي وڃو اهي توهان قسم کڻي ڇڏيا سڪنتم في مساڪن حالانڪه حالت اها آهي ته توهان جي آڏو شاهد بيٺو آهي ڪنهن جن گهرن ۾ ڪنهن جن جاين تي ڪهڙين حدن ۾ بيٺا آهيو توهان جا ٻار رهيا هيا هتي هاڻ ڪونهن پوء قسم توهان ڇو کنيو ته اسان نه وينداسي ايڏي غلط دعوا هڪڙو ماڻهو ڪنهن جاء تي ويٺو آهي اتي اڳي ٻيا ويهندا هئا ڪنهن ملڪيت جو مالڪ آ، اڳي ٻيا مالڪ ها. هاڻي قسم ٿو کڻي ته اسان دنيا ۾ ۾ يڪو رهي قيامت جي طرف نه وينداسين. غلط اهو دليل آ وسڪنتم حالانڪ توهان رهيل آهيو ظالمن جي جاء ۾ جن پنهنجي نفسن تي ظلم ڪيو توهان به انهن جي جاء تي اچي ويٺا آهيو معنيٰ هنن اڳ بي فرماني ڪئي عاد ثمود عرب جا ٻيا قبائل ڪيترا تبين لڪم ڪيف فعلنا بهم توهان کي معلوم ٿيو آهي اسان انهن سان ڇا ڪيو؟ ڪهڙا حالات ڪياسي؟ ضربنا لڪم الامثال بيان ڪياسي توهان جي لاء انهن جا قصا ڳالهيون ٻولهيون به ٻڌايون ائين نه آهي ته توهان کي حالات معلوم نه هجن حالات توهان کي پورا معلوم آهن

مؤمنن جون دليون جيڪي ايمان تي مضبوط ٿيل آهن سي جبل جهڙيون مضبوط آهن. ڪانهم بنيان مرصوص آهن انهن کي هٽائڻ جي ڪوشش ٿا ڪن اها تاويل ڪئي ٿن چڱي معنيٰ ڪئي ٿن ٻيو انهن کي جبلن هٽائڻ جي نيت ڪانه هئي مطلب آهي ته مڪاري هنن جي ايڏي هئي جو جيڪر پهاڙ به هٽائي ڇڏين

تنهنجي اها جيڪا آڪڙ آهي سو نه ڪو زمين کي ڦاڙيندين نه ڪو جبلن کي ڊيگهه ۾ پهچندين. پوء هن جو جملو، هتان جو جملو ۽ اهو پاڻ ۾ موافق ٿي پوندا جيڪو بني اسرائيل ۾ آهي. بعضن وري ان کي ان شرطي بڻايو آهي. ۽ واو وصلي وٺي پوء مطلب هي ڪيو اٿن ته جيتوڻيڪ هيو مڪر انهن جو جبلن کي زائل ڪرڻ جهڙو پر الله تعاليٰ وٽ انهن جي مڪر جو علاج هيو عند الله مڪرهم ٽين معنيٰ اها ٿي عند الله مڪرهم ۾ علاج مڪر جو الله تعاليٰ وٽ جيتوڻيڪ هيو مڪر انهن جو زائل ڪري جبلن کي زائل ڪرڻ وارو جبلن کي انتظو اها ٽين ترڪيب آهي لا تحسبن الله مخلف وعده الله کي توهان نه ڀانئجو واعدي کي خلاف ڪندڙ پنهنجي رسولن سان الله تعالي جيڪو واعدو رسولن سان ڪيو آهي اهو آهي ڪهڙو انا لننصر رسلنا هڪ ڪتب الله لاغلبن انا ورسلي ٻيو وڪان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنن سان به واعدو آهي رسولن سان به واعدو آهي پر هتي رسولن جي وعدي جي ڳالهه ايندي. ان الله عزيز ذو انتقام، الله تعاليٰ زبردست آهي، انتقام جو مالڪ آهي. مجرم ان کان جان ڇڏائي ڀڄي، ائين نه ٿيندو. انهن جو موقعو آهي گرفتاري جو. پنهنجي وقت تي اهي شڪنجي ۾ ايندا. يوم تبدل الارض غير الارض اهو اهڙو ڏينهن هوندو جنهن ڏينهن هي چڪر ۾ ايندا جو زمين بدلجي ٻي ٿي ويندي والسماوات آسمان به بدلجي ويندا تبدل جو لفظ موٽي آيو وبرزوا لله الواحد القهار سڀ ظاهر ٿي پوندا الله قهار جي آڏو معنيٰ نڪري بيهندا زمين کان ٻاهر آسمان زمين هيئت موجوده سان نه رهندو يا ته انهن جا ذات بدلجي ويندا يا صرف صفات ۾ تغير ٿيندو. بعض روايت ۾ معلوم ٿئي ٿو ته شايد متعدد دفعا انهن کي تغير، تبدل، ايندو. ڪڏهن ڪهڙي حال ۾ ڪڏهن ڪهڙي حال ۾. برزوا لله جميعا، سڀ ظاهر ٿيندا.

الوهه ڪندي انهن تي چڙهي ويندي باهه ليجزي الله ڪل نفس ما ڪسبت جيئن الله تعاليٰ بدلو ڏئي هر نفس کي جيڪي هن ڪمايو هوندو ان الله سريع الحساب الله تعاليٰ وڏي حساب جو صاحب هذا بلاغ للناس هي آهي ماڻهن ڏي تبليغ پهچائڻ ولينذروا به جيئن هوشيار ٿين وليعلموا ڄاڻن ٻين کي به ڊيڄارن پاڻ به هوشيار ٿين انما هو اله واحد ته هڪڙو مالڪ آهي معبود ليذڪر اولوا الالباب جيئن ماڻهو مغز وارا نصيحت وٺن اهو مقصد آهي هتي انسان هدايت وارو ٿئي پاڻ به سمجهي ٻين کي به سمجهائي خواب غفلت کان بيدار ٿئي خدا کان ڊڄي آيات ۾ غور ڪري حضور انور صلي الله عليه وسلم جي تسلي آهي قريش جا حالات انهن جا اسراف، انهن جا ايذاء ۽ انهن جي مخالفت دين ابراهيم سان جيڪو سڀني جو ابو نبي سائين کي هتي برانگيختو ڪيو ويو صبر جي لاء جيئن ابراهيم عليه السلام صبر ڪيو تيئن توهان صبر ڪيو اهي مطلب ائين ٿيو ته هن ۾ وعظ ۽ عبرتون هيون جيڪي الله تعاليٰ ٻڌايون آهن هن سورت جي اندر هن سورت جو پروگرام هي هيو